ذلڪ ان لم يڪن ربڪ مهلڪ القري اهو هن ڪري ته الله تعالي ڪنهن ڳوٺ يا ڪنهن علائقي کي يا ڪنهن ملڪ کي ائين ڪو نه ڪو برباد تباهه ڪندو آهي جيستائين انهن ڏي الله جو رسول اچي ۽ انهن کي ڪو پيغام اچي ٻڌائجي ٻڌائڻ کان بعد هلي پوء اهي جوابدار ٿيندا آهن انهي ۾ به لکن ٿا ته اهي آبادي جا علائقا جيڪي عام آبادي کان پري آهن اتر قطب جي طرف جيئن آبادي آهي ماڻهن جي برفاني علائقن ۾ ٻيا اهڙا وڏا مسلسل جهنگلات آهن يا جبلن جا ڪڙڇ جتي عام ماڻهن جو پهچڻ تقريباً مشڪل ٿي پيو آهي. اتي دين جي تبليغ جو انهن ماڻهن کي نه پهتي تن جي لاء ڇا حڪم هجڻ گهرجي؟ شاهه صاحب جن لکيو آهي پنهنجي ڪتابن ۾ بدور بازغه ۾ به اهڙي ڳالهه آندي اٿن اهي ماڻهو جيڪي جهنگلن ٻيلن ۾ يا عليٰ شواهق الجبال جبلن جي چوٽين پريان آهن انهن جي متعلق اهو حڪم آهي ته اهي پنهنجي فطرت تي هوندا انهن کي انهي فطرت تي جيتري قدر فهمائش قدرتي ٿيل آهي اها انهن جي اوتري ڪافي آهي انهن جي لاء جيڪڏهن تبليغ انهن کي پهچي ۽ انڪار ڪري وجهن ته پوء ڪفر جيڪڏهن تبليغ نه پهتي ته انڪار ڪونهي پوء ڪفر به ڪونهي ڪفر انڪار کي چئبو آهي تنهن ڪري اهي فطرت تي چئبا، انساني فطرت. ۽ اهي يا مجنون اهڙي قسم جي مخلوق يا مجانين چريا ماڻهو يا ٻانها مجانين مان مراد ڪم عقل سادا ماڻهو اهو هڪڙو جدا هڪڙو انسانن جو ٽولو آهي جن تي رب تبارڪ وتعاليٰ جي جوابداري ايتري رکيل آهي ته رڳو انهن جي ٿورڙي معرفت به ڪافي آهي صحابي سڳورو چوي ٿو پنهنجي ٻانهيء جي لاء ته جبل سلع ڏي وئي بگهڙ ڏني سٽ ٻڪريء کي پوء ان ڇڏائي وڌي پوء سائين پٿر سان ڌڪ هڻي ٻئي پٿر کي مروي کي مروه اڇي پٿر کي چئبو آهي چيت ڪڍي پوء ان سان ذبح ڪيو ويندو آهي جبل ۾ اهڙا پٿر ٿيندا آهن هاڻي اها ٻڪري شام جو کڻي آئي اها ٻڪري کائجي پر هن ته ان کي ٿڦ به هنئي آهي انهي ڪم تي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم فيصلو ڪيو فرمائي ٻانهي کي وٺي اچو

فرمايو اٿن ته جيڪي ماڻهو سالها آبادين جا ماڻهو آهن دين انهن وٽ پهتل آهي اسلام جو دور دورو آهي اهڙن ماڻهن جو انڪار ۽ غفلت ۽ سستي انهن کي انتهائي جوابدار بڻائيندي سخت جوابدار بڻائيندي انهن کي الله تعاليٰ وٽ اهي ماڻهو رب تعاليٰ وٽ ڪنهن به صورت ۾ آزاد ٿي نٿا سگهن ۽ انتهائي هڪڙي مشڪل ۾ ڦاٿل آهن اهي ماڻهو تنهن ڪري انهن ماڻهن جي نجات جي صورت اها ٿيندي ته پوري فرمانبرداري ڪن الله تبارڪ وتعالي جي دين کي ٻڌي سمجهن جيڪڏهن ان ۾ ڪنهن قسم جي غلطي ڪيائون ته پوء انتهائي نقصان ۾ اچي ويندا اهو آهي معاملو

سندن ظلم جي ڪري حالانڪه اهل ان جا غافل هجن غافل بي سمجه بي خبر ماڻهن کي رب تبارڪ وتعالي ائين هلاڪ ڪونه ڪيو آهي ولڪل درجات مما عملوا هر ڪنهن کي درجا ملندا آهن جيڪي هنن ڪم ڪيا

ڪما انشاڪم من ذرية قوم آخرين جيئن توهان کي ٻي قوم جي اولاد مان پيدا ڪيئي هاڻ اها ڪانهي توهان آهيو ائين الله تعالي هن بغاوت جي اهڙي سزا ڏئي جو توهان کي گم ڪري توهان جي جاء تي هڪڙي ٻي مخلوق موڪلي ۽ الله تعالي انهيء قسم جي لاء حجت قائم ڪري ڇڏي آهي ۽ رب کي انهيء قسم جو ڦيرو گيرو ڪرڻ اهو آسان آهي مشڪل ڪونهي قل يا قوم اعملوا علي مڪانتڪم چؤ اي قوم توهان عمل ڪريو پنهنجي جاء تي مان به عمل ٿو ڪريان پوء جلد ڄاڻندؤ من تڪون له عاقبة الدار آخرت جو گهر ڪنهن جي لاء ٿو ٿئي لا يفلح الظالمون ظالم ڪون ڇٽندا وجعلوا لله مما ذرا جزيات هاڻي بيان ٿا ٿين اخلاقي جزيات ڪافرن جون غلطيون جيڪي انسان جي تهذيب کي تباهه ڪندڙ حرڪتون آهن اسلام انهن کان بچائي ٿو اهي غلط حرڪتون هتي رب تعاليٰ ٻڌائي ٿو جيڪي هنن پئي ڪيون پنهنجي زماني ۾ ان کي رب تعاليٰ جي ٻڌائي فرمائي ٿو ته جعلوا لله مما ذرا من الحرث جيڪا پوک پوکي اٿن

اهو سندن گمان آهي. شرڪاء جن جي هي پوڄا ڪندا آهن، جن جي نفعي نقصان جا اميدوار آهن، انهن کي راضي ڪرڻ جي لاء به ڪجهه ڪن ٿا. ڪافر پوک منجهون مال مواشي منجهون ۽ مال جي ڦرن مان ڪجهه نياز بتن جي لاء مقرر ڪندا هيا. ڪجهه جانور الله جي نالي تي انهيء طرح ان وغيره به پوء اتفاقن جيڪڏهن ڪو ان جي ڍير منجهائون الله تعاليٰ جي نالي تي ڪيل ان جي ڍير منجهائون جدا ڪرڻ وقت جو بتن جي پاسي ڏي هيڏي رهجي وڃي يا هلي پوي اچي وڃي پوء چوندا هئا ته اهو ڀلي هجن کي هنن کي هجي الله غني آهي بتن کي ڏين ۽ بتن جي نالي تي رکن ۽ اوڏهون جيڪڏهن ڪو هيڏي ٿي پئي ته ان کي بلڪل ڪڍن. اهو هنن جو هڪڙو طريقو هوندو هو بي ادبي ۽ گستاخيء جو. الله جي حق شناسي ۽ غير جي حق شناسي جو مسئلو هتان ٿو نڪري. باقي ٻيو لپ ان جي هيڏي وئي ته ڇا هيڏي وئي ته ڇا اصل ڳالهه آهي الله جي حق شناسي رب جي لاء جيڪو ڪندا ها

هي فلاڻي جو ڍور آ فلاڻي جي خيرات آ پوء اها پنهنجي شريڪن لاء ٿين جن منجهان نفعي نقصان جي هنن اميد سمجهي آهي فلا يصل الي الله جو مطلب هي آ ته پوء جيڪڏهن الله جو نالو وجهندا ته به خدا وٽ نه پهچندي باقي جيڪا الله جي نالي تي خيرات ڪندا اها ترڪ کائيندو اها ترڪ کائيندو اها معنيٰ به ڪئي ٿي ڪذلک زين لڪثير من المشرکين قتل اولادهم شرڪاؤهم الله فرمائي ٿو هن جي شريڪن هڪڙو ٻيو ڏاڍو بد ڪردار مشهور ڪيو آهي اولاد کي جيڪڏهن قتل ڪن اهو به وڏي عبادت آهي اهڙي طرح سينگاري ڏنئي ڪيترن مشرڪن کي قتل ڪرڻ اولاد جو انهن جي شريڪن ليردوهم جيئن انهن کي هلاڪ ڪرڻ وليلبسوا عليهم دينهم دين انهن جو گڏائي ڇڏين بي دينيء سان دين گڏجي ويو هنن شيطانن جي صلاح سان مشرڪن بي انتهائي جهالت ۽ سنگ دليء جو ثبوت ڏنو جو پنهنجي انهن ڇوڪرين کي هن لاء ڪهي ڇڏين ته سڀاڻي اسان ڪنهن کي ڏينداسين پوء اهي صلاحون مصلحتون جن شيطان

الله تعالي بدلو ڏيندو انهن کي جيڪي جو هنن ڪمايو آهي بتن جي ۽ شيطان جي خوشنودي پنهنجي نفس جي خوشنودي الله الله جي رسول جي رضا جي برخلاف حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي اٿن اها هنن جي وڏي انتهائي غفلت آهي ان ۾ اهي ظالم ڪامياب نه ٿيندا انهن جي

ان جي پيٽ منجهان جيڪڏهن جيئرو ٻچو نڪري ته مرد کائن عورتون نه کائن مئل نڪري ته پوء سڀئي گڏجي کائن عرب جاهليت جا گندا اخلاق مذموم عادتون افعال قبيح اهي پنهنجي اسلاف کان انهن ورثي ۾ ورتا هئا اڳيان ۽ ان تي هنن ايمان آڻي ڇڏيو هو ان جي پيروي ڪئي ڪي جيڪي ڦر ڄمندا ها سي خاص الله جي لاء ڪندا ها ۽ ڪي پنهنجي بتن لاء ڪندا هيا پوکون پوکين ته به ائين ڪن خيراتون ڪن تڏهن به ائين ڪن ۽ جيڪڏهن انهن وٽ ڪي ڦر ڄمن اهڙي طرح ته اهي ڪي مردن جي لاء گڏيل سڏيل عورتن جي لاء مئل جو هجي

مهتدين، اهي گمراهه ٿي ويا، هدايت نه هئي هنن کي، گمراهي ۾ ٿي ويا، پنهنجي اولاد کان، پنهنجي مال کان محروم ٿي ويا، سنگ دليء جا اهڙا برا اخلاق جو ٻارن پنهنجن کي ماري وجهڻ، اهو دردناڪ عذاب حقيقت ۾ دنيا جي اندر به هنن کي بي فرماني جي ڪري اي سائين انهن جي جيڪا سرمايو هيو رجال جو سرمايو اموال جو ان جي حال ۾ بد رسمون ۽ گنديون رسمون ٻيو وري هنن جو سرمايو آهي پوکون باغ کيت وغيرا انهن جي متعلق جنات باغ معروشات منها پيها لڳل انگورن جا انهن ۾ ۽ اهڙي طرح عجيب عجيب قسم جا انهن جا کاڌا پيتا جيئن دنيا جي اندر باغن جا ٿيندا آهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته باغ جنتون ميوا اهي اهڙي قسم جا سٺا معروشات جيڪي هڪڙا اهڙا آهن جيڪي چاڙهي چاڙهي ڇڏجن مٿي پيهن تي اهي ٿيا معروش معنيٰ عريشي ڪيل انگورن جا وڻ، ٻيون وليون جيڪي پنهنجي ٿڙ تي نٿيون بيهن اهي ۽ غير معروشات معنيٰ پنهنجي ٿڙ تي بيهڻ وارا وڻ ننڍا ٻوٽا يا ميويدار وڻ پاڻ به بيٺا هوندا آهن ان کي ضرورت نه هوندي آهي ٽيڪ جي ۽ کجيون پوکون مختلف قسم جا رنگ زيتون زيتون عرب جي وڻ ملڪ ۾ ٿيندو آهي شام ڏي ننڍڙو ٿيندو آهي نه صوفي بير کان ڪجهه هلڪيرڙو

الله تعالي اسراف ڪندڙن کي پسند نٿو ڪري ومن الانعام ڪيترا جانور حمولةً بار بردار اٺ ڏاند گڏهه گهوڙا و فرشاً ٻيا وري جيڪي زمين سان متصل ٿي هلن ٿا الله تعاليٰ جي نعمت جو مثال اهو به آهي جيڪي زمين سان هڪڙا قد قامت وارا ٻيا ننڍڙا جي ٻڪري رڍ اهي زمين سان متصل

ان ڪنتم صادقين جيڪڏهن سچا آهيو ته اوهان کي ڳالهيون سمجهايو ٻڌايو حلال حرام جي وصف ته رب جي هٿ آهي جيڪو خالق آهي انهن شين جو توهان خالق ته ناهيو جو پنهنجي هٿرادو شيون کڻي بڻايون اٿو حلال حرام جون معنيٰ دين پنهنجو بڻائڻ انسان جي لاء انتهائي خطرناڪ شيء آهي من الابل اثنين اٺن منجهان به ٻه نرماد بقر اثنين گئون منجهان نرماد قل آذڪرين حرم انهن ٻن کي الله تعالي حرام ڪيو آهي نرن کي يا مادين کي يا جيڪي جو پيٽ مادين جا انهن تي مشتمل ٿيا پر جيڪي نڪرن ٿا ام ڪنتم شهداء جڏهن الله تعالي حڪم پي ڪيو تهان ان وقت ۾ حاضر هيو ته هي حرام يا حلال اتان ٻڌي آيا آهيو ڇا وصاڪم الله بهذا فمن اظلم ممن افتري علي الله ڪذبا هن کان وڌيڪ ٻيو ڪير ظالم آهي جو الله تي ڪوڙ ٻڌي ليضل الناس بغير ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالي ظالمن کي هدايت ڪونه ڪندو آهي انهن جي شين جي حلال حرام جو محض ضابطو رب تعالي وٽ آهي حڪم انهي جو هلندو انبيا جي ذريعي تهان کي پهچائين ڪلام الاهي جي طريقي سان تهان وٽ حڪم پهتا آهن ان ۾ مطلب هي آهي ته جيڪڏهن توهان انڪار ٿا ڪيو ته ٻڌايو نبئوني بعلم ۽ جي اقرار ٿا ڪيو ته پوء توهان جون دعوائون سڀ بيڪار آهن. الله تعاليٰ جي حڪم تي هلو. غلط مسائل کي بيان ڪري ٻين کي گمراهه ڪندا وتو. اها توهان جي ڍٺائي ۽ خرابي اها چڱي نه آهي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو اها خراب ڳالهه آهي، ائين نه ڪريو. اهي جزيات هيا ڪافرن جا. ومن اظلم ممن افتري علي الله ڪذبا الله تي جيڪو ڪوڙ ٻڌي ان کان وڌيڪ ڪهڙو ظالم ليضل الناس بغير علم ماڻهن کي گمراهه ڪري بنا علم جي ان الله لا يهدي القوم الظالمين ظالمن جي لاء هدايت به ڪانهي نبي تون ٻڌائي نه هاڻي اهي شيون آهن جيڪي توهان کي حرام حلال اسان ڪري ٻڌايون ٿا ۽ انهن جي مٿان توهان ڪاربند رهو ۽ ضابطو ڪريو اهي اثراتون پنهنجا ڪم نه ٺاهيو طرف طرف ٻڌائي ٿو قل لا اجد فيما اوحي الي محرما حلال حرام جو اثر حلال جو اثر الله جي تابعداري جي باعث اهڙي غذا ۽ خوراڪ کائڻ منجهان توفيق طاعت جي پيدا ٿيندي آهي قلب ۾ نور ايندو آهي ۽ حرام جي استعمال سان ماڻهو جي قلب تي ڪدورت ۽ ڪارهه ميرح ايندي آهي سمجه به ماڻهو جي خراب ٿي ويندي آهي دين جي سمجه به نه رهندي آهي اوتري تنهن ڪري رب تعاليٰ هتي ٻڌائي ٿو چوين ته لا اجد فيما اوحي الي مون ڏي جيڪي وحي ٿيو آهي تنهن ۾ مان نٿو لڀان لهان ڪا شي حرام ڪنهن کائيندڙ تي جيڪا کائي جهڙي وڻيس تهڙي کائي حلال آ اصل شي مگر هي شيون حرام اٿو ميتو مردار ٿي وڃي جانور اهو حرام آ الله جو نالو ان تي نه پيو موت طبعي ٿي پيو هن جو ماريندڙ جيئاريندڙ الله آ پر سبب توهان جو هٿ ٿي پوندو ذبح جو الله جو نالو هوندو زبان تي دل ۾ ايمان هوندو انهي شخص کي پوء ذبح ٿيندي پوء ان ۾ نور خدا جي اسم جو لنگهي ويندو ۽ خبيث خون هن جو نڪري ويندو دوري جي ذريعي ۽ اهو زهري آ اسلام جي حڪمت انهي زهر کي ڪڍي ڇڏيو آهي دوري رت جي کي ذبح ڪرڻ سان پوء سڄو گوشت پاڪ صاف ٿي پوي ٿو. روحاني نقصان، جسماني نقصان سڀ ان منجهون نڪري وڃن ٿا. او دما مسفوحا يا رت خود اهو وهندڙ ڪڏهن اهو به ماڻهو رکندا ها. پوء سنهڙي جهلي جيڪا ڇڇڙي جهڙي ٿيندي آهي يا آنڊرا پوء ان ۾ اهو رت ڀري پوء رکي ڇڏيندا ها. پوء جڏهن سڪي ته اهو پچائي کائيندا ها. جاهليت جون رسمون.

معنيٰ پنهنجي ان حال ۾ ايترو مجبور آهي جو حياتي موت جو سوال آهي. اتي جيڪڏهن ڪو ماڻهو دعا گهرندو يا اضطراري دعا آهي پوء اها قبول ٿي پوندي آهي. هتان اهو مسئلو ٿو نڪري ته دعا ۾ پنهنجي رب جي آڏو اضطرار پيدا ڪجي طبع ۾ پريشاني قلب ۾ اهڙي جو ڄڻ هن جو حال ايڏو لاچار ٿي ويو آهي. رب تعاليٰ اهڙي مضطر جي دعا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويڪشف السوء قرآن ۾ فرمائي ٿو. پوء اهو اضطرار هر ڪنهن ماڻهو کي حاصل نه ٿيندو آهي پوء جيڪي الله جا خائف بندا هوندا آهن انهن کي رب جي آڏو هميشه اضطرار ۽ خوف هوندو آهي پنهنجي رب جي رحم ۾ اميدوار هوندا آهن ان جي ان جي طاقت ۽ ضبط ضبط کان جبر کان خوف ۾ هوندا آهن اهي مضطر ڳولي وري انهن کان دعا گهرائبي آهي مقصد هوندو آهي ته اهڙي ڪا ڪيفيت قلب ۾ آڻي ۽ دعا گهري يهودين تي اسان ٻيو جدا هڪڙو حرام ڪيو هو اهو جانور جيڪو ننهن وارو جانور آهي ننهن وارو جانور اسان يهودين تي حرام ڪيو ظفر چئبو آهي جنهن جو ننهن چيريل نه هجي ماڻهو جو ننهن ڪو ڏسو چيريل آهي وچان کر وانگر نه ظفر اهڙي جنس چئبو آهي گهوڙي جو چيريل نه آهي گڏهه جو به چيريل نه آهي ومن البقر ۽ ڳئون ۽ ٻڪريون اهي به اسان انهن تي حرام ڪيون انهن جون چربيون نه کائن الا ما حملت ظهورهما مگر جيڪي پٺيء تي چربي آ اها او الحوايا يا آنڊن تي آ باقي گوشت واري چربي نه اها جدا ڪن او ما اختلط بعظم يا هڏي سان جيڪا مليل آ اندر هڏي ۾ اها به جائز ذالڪ جزيناهم ببغيهم سرڪشي پيا باغي ٿيا، کائي خر مستيون ڪيائون، بي فرمانيون خدا جون ڪيائون، تڏهن الله تعاليٰ انهن تي حرام ڪيون، معنيٰ هنن کي تڪليف ۽ جوابداري ۾ وڌائين ته جيئن سڌا ٿين. هتان سمجه ۾ اچي ٿو ته الله تعاليٰ ڪيترن نعمتن کان ٻانهي کي بي فرماني ۽ بي شڪري جي ڪري بي نصيب ڪندو آهي. الله پنهنجو فضل ڪري. ذالڪ جزيناهم ببغيهم سرڪشي

سيقول الذين اشرڪوا مشرڪ چوندا آهن اهو به ان جي مرضيء تي آهي پوء جڏهن ان جي مرضيء تي آهي ته الله جي مرضيء تي ته هلڻو آهي نه اهو جائز آهي اهڙي حرڪت اهڙو ڪندا سو رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته هي ٻڌو هنن جو حال الله جيڪر نه گهري ها ته نه اسانجو ابو ڏاڏو شرڪ ڪري ها نه اسان نه ڪي اسان پنهنجي طرف حرام حلال بڻايون ها

پڌرو اسان وٽ حڪم آ، رب جي مرضيء سان اسان جو ڪهڙو واسطو آ؟ اسان جو هن قرآن سان واسطو آ. قرآن خدا جي مرضي آ، تڏهن ته اسان وٽ رهيو پيو آ. اسان ٻي ڪهڙي مرضي اڃا ڳولينداسين؟ بڇڙائي ڪري ماڻهو وجهي، قرآن جي برخلافي ٿي پئي، الله جي حڪم جي برخلافي ٿي پئي. اهو ماڻهو چئي ته مان خدا جي مرضيء تي ڪم ڪيو آ، ڪهڙو جاهل آ، خدا جي مرضي ته هي قرآن آ، جيڪا اسان وٽ ظاهر آ.

اهي جيڪي ڦر پيٽن منجهو نڪرن سو ڪن کي حرام ڪيو ڪن کي حلال ڪيو بحيره کي سائبه کي حام کي وصيله کي انهن توهان ڍورن کي پنهنجي طرفون حلال حرام کڻي بڻايو آهي پوء ڏيکاريو ته اهڙا ڪي شاهد آهن توهان جا جي چون ته الله هنن کي حرام ڪيو تڏهن اسان هنن کي حرام ڪيو ٺاهيو پنهنجي طرفان پوء هڻو خدا تي چيو ته الله جي مرضي آئي آهي ايڏو ڪوڙ ته نه ڪرڻ گهرجي ائين ماڻهو دين جو بيان ڪري ۽ اهو پنهنجي مرضيء تي ڪري ۽ پوء منسوب ڪري خدا تعاليٰ ڏي اها به وڏي غلطي آهي يهودن ۽ نصارن جي غلطي آهي ۽ اها شيء به چند مسلمانن ۾ اچي وئي آهي ڳالهيون پنهنجون ٺاهن ڪوڙيون ۽ پوء وري ماڻهن کي ٻڌائن ته هي الله جي ڳالهه آهي من عند الله وما هو من عند الله حالانڪه الله جي طرفان نه هوندي آهي

هٿرادو مسئلا ٺاهي جيئن الله جي حڪم تي هلبو اٿي غير جي حڪم تي هليو ماڻهو پوء اهو شريڪ ٺهرايائين خدا سان هروڀرو ائين چوڻ نه آهي ته ڪو هنکي الله به مڃي نه اها ڳالهه ڪانهي هي مسئلو آهي هڪڙو جدا عدي پٽ حاتم جو آيو ان اچي چيو سائين قرآن پاڪ ۾ آيت لٿي آهي اسانکي سمجه نه ٿي اچي فرمائي ڇا آهي جيئن الله ٿو فرمائي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله هنن پنهنجي عالمن کي ۽ پنهنجي پيرن کي رب کڻي بڻايو آهي خدا کان سوا مان هنن يهودين ۽ نصارن سان گهڻو گهميو آهيان رب ڪونه چوندا آهن الله فرمائي ٿو رب چوندا آهن ڳالهه سمجه ۾ نٿي ڪيئن رب ٿا چون فرمايو ته فلانا عدي پٽ حاتم جا هنن کي جيڪڏهن ڪو سندن اهو پڙهيل اڳواڻ حڪم ڪندو آهي ته هي ڪم ڪريو

معنيٰ جيئن ٻانهي کي پنهنجي رب سان هلڻو آهي ان جي حڪم تي هي انهن جي حڪم تي اونهي اونهي ٿا هلن جيئن ٻانهو پنهنجي مالڪ سان هلي خالق سان هي پنهنجي انهن شرڪاء سان ايئن ٿا هلن اهو خدا بڻايو بس هروڀرو نالو ان جو وٺي ائين ته ناهي پوء چيس ها اها ڳالهه آهي والذين لا يؤمنون بالآخرة جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻن

اهي به جزيات ۾ داخل آهن انسان جي ڪردار کي اخلاق کي عادات کي بلند ڪندا آهن عرب مفلسيء جي سبب ۽ سڃاڻپ جي ڪري معاشيات ۾ تنگي جي باعث چوندا هئا ته آڪهه گهڻي نه ٿئي پنهنجا ٻارڙا ماري ڇڏيندا هئا چوندا وڏا ٿيندا سي اسان گڏ کائيندا پوء ڪاڏا وڃنداسي الله ۾ ڀروسو نه هو معرفت خدا جي حاصل نه هئي الله جي معرفت جيڪڏهن ٻانهي کي حاصل هجي ته رزق جو مسئلو ڪا شي انهن ماڻهن کي خدا جي معرفت حاصل ڪانهي جيڪي دين جي عوض دين ڦٽي ڪري ۽ پوء ٿا دنيا کي وڃي ڪمائن چون ٿا بابا گذارو ڪاڏان ٿيندو روزگار جو مسئلو آهي تنهنجي معني قرآن ۾ روزگار جو مسئلو ڪونهي حديث ۾ روزگار جو مسئلو ڪونهي عبادت ۾ روزگار جو مسئلو ڪونهي روزگار جي لاء اسباب آهن اهي جيڪي هنن مقرر ڪيا آهن. يهودين ۽ نصارن به ته ائين ڪيو هو نه، پنهنجي طرفون هٿرادو ڳالهيون ٺاهي چوندا هئا ته هي هنن تنهن ڪري هي ڪريو هنن ائين ڪيو آهي اهو ٿو فرمائي قل تعالوا اتل ما حرم ربڪم جيڪي رب توهان کي حرام ڪيو اچو ته ٻڌايان لا تشرڪوا به شيئا هڪ خدا سان شريڪ نه ڪجو ڪنهن شيء کي اهو به شريڪ ڪرڻو آهي ولوالدين وبالوالدين احسانا ماء پيء سان نيڪي ڪري

۽ فرمائن ٿا ته ان هاذا صراطي مستقيما واذا قلتم فاعدلوا جيڪڏهن ڳالهايو ته به انصاف سان ڳالهايو ولو ڪان ذا قربا توڙي رشتي دار آهي سچ جي شاهدي ڏيو حق چئو مٽ مائٽ جي لاء نرمي ٻين جي لاء چستي شاهدين ۾ ائين نه ڪريو ۽ الله جي واعدي سان به وفا ڪريو ڪلمو پڙهيو اٿو خدا سان وفا ڪريو ذالڪم وصا به جو الله تعالا توهان تي وصي يا وصيت موڪلي آهي هدايت موڪلي آهي پنهنجي توفيق طاقت موافق انسان جي جيڪي احڪام آيل آهن حڪم جي بجاآوري ڪريو الله تعاليٰ ڪنهن کي پنهنجي طاقت کان مٿي ڪو بار ڪون ٿو وجهي لعلڪم تذڪرون جيئن توهان نصيحت وٺو

عقل ڪريو هتي الله تعاليٰ برنامي جي قانون ٿو ٻڌائي هن موسا عليه السلام کي اسان ڏنوسي ثم آتينا موسا الڪتاب تماما نعمت جي تمام ڪرڻ جي لاء علي الذي احسن انهن شخصن تي جيڪي نيڪوڪار هيا الله ٿو فرمائي موسا عليه السلام کي ڪتاب ڏنوسي نعمت کي مڪمل ڪرڻ جي لاء انهن ماڻهن تي نعمت جيڪي نيڪوڪار هيا معني ائين ٿيندي

چؤ ته ٻه ٻيون جماعتون جن تي الاهي ڪتاب نازل ٿيو اسان ڏي نه آيو، تورات موسيٰ عليه السلام ۽ يهود تي ۽ انجيل بني اسرائيل جي عيسيٰ عليه السلام جي هنن تي ماڻهن تي اسان ڏي ڪجهه ڪونه آيو الله ٿو فرمائي ته اسان قرآن کڻي موڪليو هن ٻولي ۾ ڇا جامع ڪتاب وان ڪنا عن دراستهم لغافلين متان چئو ته اسان ان جي تعليم کان بلڪل غافل هياسي دراست معنيٰ تعليم

او ياتي ربک يا ته رب اچي رب ظاهر ظهور ٿيندو قيامت ۾ معنيٰ دنيا ۾ موت اچي يا آخرت قيامت ۾ اسان جو فيصلو ڪري رب جي آڏو هر هڪڙو ظاهر ٿيندو ۽ نه هوندو ان جي وچ ۾ هن جي وچ ۾ ڪو ترجمان الله سان سڌو سو ٻانهو جوابدار ٿي ڳالهائيندو او ياتي بعض آيات ربک يا ڪي ڀلا نشانيون اچن عذاب جون پوء اسان مڃيون يوم ياتي بعض آيات ربک الله ٿو فرمائي جيڪڏهن نشانيون آيون

يا ڪا ٻي اهڙي صورت اختيار ڪري جنهن منجهه اهي قدرتي نشان توهان تي پون، هاڻي هر ڪنهن کي انتظار آهي توهان ڪونه مڃيو اسان جي ڳالهه کي اهي ارتجاعي ماڻهو پوئتي هٽندڙ ماڻهو ائين هوندا آهن دجال جا انتظار ڪندڙ عيسيٰ عليه السلام جي نزول جا جي فڪر ۾ امام مهديء جي جي جهنڊڙا کوڙي ويٺا آهن ڪارڙا ته اچي ته پوء جنگ ڪنداسي اهي بک لاها پيڙهين جون پيڙهيون ڪمبختن جون گذري ويون حالانڪه نبي سائين فرمايو ته الجهاد ماض اليٰ يوم القيامه جهاد قيامت تائين هلندو فرمايو ته انهن کي ايمان نصيب نه ٿيندو بس ان الذين فرقوا جن ماڻهن پنهنجي دين کي ٽڪرا ٽڪرا ڪيو ڪانوا شيعا فرقا ٿي ويا جدا جدا لست منهم في شيء تون انهن منجها ڪنهن سان واسطو نٿو رکي نبي ۽ ٿيو ائين

يهودين واري عادت به هنن ۾ آئي، ايڪهتر فرقو، ۽ نصارن واريون عادتون به آيون، ٿيا ٻاهتر فرقا، ۽ نبي اڪرم صلي الله جي عادت به هنن ۾ رهي، هي ٿيا ٽيهتر فرقا. پر جيئن ته اسلام آندئون، ڪلمو پڙهيئون، تنهنڪري ٽيهتر فرقا ٿيا اسلام جا. فرمايائون، اهي اسلام جي چادر ۾ اچي ويا. فرمايائون، ڪلهم في النار، سڀ جهنم ۾ ويندا الا واحده، هڪڙو بچندو. هاڻ صحابه ڪرام پڇيو، من هم يا رسول الله؟

تبليغ ڪبي دين ٻڌائي پوء هدايت ڪبي هدايت ڪرڻ کان بعد جي نه ٿيا ته پوء جدائي ڪبي نخلع ونترڪ من يفجرڪ پوء جڏهن عذاب ايندو ته الله تعالي هنن کي پري ڪندو هنن کي پري ڪندو اڄ ان تي گڏيل سلي ويٺو ٿا اچي ٿو حديث پاڪ ۾ نبي سائين جن فرمايو آهي ته يهودي يهودي جڏهن ڪو گناهه ڪندا ته عالم هنن کي چوندا تو به گناهه ڪندي

اسان ويچاري دوست هو هڪڙو اسان جو عبدالله اثر صاحب هن ۾ هوندو جانجن ۾ جيڪو رستي لاڙڪاڻي جي هتي شهر ان خبر ڪئي چيسي ڪراچي ۾ هڪڙو ماڻهو هو اهو به ان کي ڳالهه ٿي مون سان ته مان تورات جو ترجمو ڏسندو آهيان سنڌيء ۾ انجيل جو انجيل آهي انگريزيء ۾ ته هن جو مان ترجمو لکندو آهيان اردو ۾ الائي پوء اتي هڪڙو پادري آهي ڪراچي ۾ مان هن سان مليس ته هي ڏسو مان ترجمو

ظلم دنيا منجهان هليو وڃي ڪفر جي حڪومت هلي وڃي ملڪ منجهان استحصال ۽ جيڪي مصيبتون آهن ماڻهن کي تڪليفون اهي سڀ ختم ٿي وڃن لا شريڪ له الله تعاليٰ سان ڪو به شريڪ ڪونهي جيڪو ان رب تبارڪ وتعاليٰ سان ڪو شريڪ ٿي بيهي جن ماڻهن پنهنجي طرفان معنيٰ توحيد آيت جي هتي الله تعاليٰ ٻڌائي آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن ان اهڙي هيڪڙائي تي اهي فائز ٿيا فرمائن ٿا ته ان جو مون کي حڪم آهي انا اول المسلمين مان پهريون فرمانبردار آهيان رب جو اول المسلمين جو مطلب هي آهي ته امت محمدي جي اعتبار سان پاڻ پهريائين ئي پهريائين ئي موحد ٿيا حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ترمذي ۾ روايت ڪنت نبيا وآدم بين الروح والجسد جي روايت آدم اڃا جسم ۽ روح ۾ ٺهيو پئي ته مان کي الله تعاليٰ ان وقت ۾ نبي بڻايو اول مسلم جي اها هڪڙي اها معنيٰ وٺو سڄي ذات انسان بشر کان نبي سائين جن پهرين ٿيا يا ته يا ته وري هيئن جو نبوت ظاهر ڪيو پنهنجي مذهب اسلام ۾ ته پاڻ سره ته پهريون مسلمان مان آهيان پوء ابوبڪر صديق ٿيو پوء اهڙي طرح هلندا آيا قل اغير الله ابغي چئو مان الله کي ڇڏي الله کي ڇڏي ۽ پوء مان ٻيو ڪو رب وٺان

عدالت کي مضبوط ڪري ۽ انسان گواهي کي سچو رکي انسان کاڌي پيتي ۾ رب تي توڪل ڪري رزق جي مٿان ۽ انسان پنهنجي مالڪ جي عبادت ۾ استقلال ڪري اهي الله تعاليٰ سڀ ڳالهيون پوري طرح سمجهايون ويون ۽ انهيء ۾ طريقو بهتري جو اختيار ڪري صراط مستقيم وٺي جنهن جو سوال انسان الله تبارڪ وتعاليٰ جي ذات کان گهريو آهي الله تعاليٰ فرمايو ته هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هتي الله تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي اڳواهي ۽ پيشوائي ٿو ٻڌائي ته اهو نبي توهان جو اڳواڻ آهي جنهن چيو آهي ته قل ان صلاتي و نسڪي و محياي و مماتي لله رب العالمين اهي سڀ الله جي لاء آهن ائين انهي طريقي سان هلندس الله کي ڇڏي ڪنهن ٻئي رب کي مان وٺان اهو ڪيئن ٿيندو

امتثالي تعليم جو مطلب هي آهي ته ماڻهو پنهنجي تعليم جيڪا اٿس، پنهنجي روش اٿس، پنهنجو حال اٿس قوم جي آڏو پيش ڪري ۽ پوء قوم ڏسي ٿي ته عافيت سان آهي، عزت سان آهي، رزق سان آهي، خيريت سان آهي. امتثالي تعليم جو نتيجو هي نڪرندو آهي ته ماڻهو سمجهندا ته هن کي اهڙن ڪمن منجهان نقصان نه پهتو آهي، چئبو ته اها شيء نقصانڪار ناهي. ها امتثالي تعليم عالمن جو وجود، بزرگان دين جو وجود، صالحن جو وجود امتثالي تعليم آهي. ان جو جيڪو ڪردار آهي ذاتي، الله تعاليٰ تي ڀروسو امتثالي تعليم آهي قوم کي ان منجهان مثال وٺڻ گهرجي اهي ماڻهو جڏهن خوشحال گذارن ٿا ته اسان ڇو بک مرنداسين انهن جا ٻچا خوشحال گذارن ٿا اسان ڇو بک مرنداسين امتثالي تعليم ايڏي نتيجي خيز تعليم آهي امتثالي تعليم جو هڪ نشان آهي قل اغير الله ابغي ربا وهو رب ڪل شيء لا تڪسب ڪل نفس الا عليها جيڪو نفس ڪري ٿو پنهنجي مٿان لا تزر وازره وزر اخري هڪڙو ماڻهو ٻئي جو بار نه کڻندو ثم الي ربڪم مرجعڪم پنهنجي رب ڏي موٽڻو آهي فينبئڪم توهان کي خبرون ڏيندو بما ڪنتم تختلفون جيڪي دنيا ۾ توهان اختلاف ڪيا ان جون خبرون الله تعالي توهان کي پوري طرح ڏيندو اهي توهان جا اختلافات ڪيتري قدر حق هيا ۽ صحيح هيا يا غلط هيا اهي الله تعاليٰ جي طرفان سڀ شيون اچن ٿيون پيون جيڪي نازل ٿين ٿيون ماڻهوءَ تي